ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ມັນອາລະວາດໂລກນີ້ ແລະ ບັດນີ້ ຫຼື ຕໍ່ໄປນີ້ ໂຮງງານໂຮງຈັກ ຫ້ອງການ ຮ້ານຄ້າຮ້ານຂາຍ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ອາດຈະມີການກວດວັດແທກເບິ່ ງອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ເພື່ອຈະຮູ້ວ່າໃຜອາດເປັນໂຄວິດ-19 ເພື່ອປ້ອງກັນບຸກຄົນຜູ້ອື່ນທີ່ບໍ່ເປັນ ຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຫຼາຍບໍລິສັດ ທົດລອງເບິ່ງການວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງຄົນເຮົາ ເພື່ອ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຈະຕິດແປດຄົນອື່ນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການນຳກັນ ຫຼື ຢູ່ບ່ອນດຽວກັນ ຫຼາຍແຫ່ງສະໜັບສະໜູນໃຫ້ກະທຳເຊັ່ນນັ້ນ ວິທີການບາງອັນເຮັດແບບໃດໃນການກວດເບິ່ງອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍຂອງ ເຮົາ ວິທີການມີຢູ່ວ່າ ກ່ອນຈະເຂົ້າໄປບ່ອນເຮັດວຽກເຮັດການຂອງເຮົາ ທຸກຄົນຈະຖືກວັດແທກເບິ່ງອຸນຫະພູມ ໂດຍອາໄສເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ບໍ່ແຕະຕ້ອງສິ້ນສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍໃດໆ ຄືຍິງເອົາ ຄົນ ຈະຖືກຕ້ອງການໃຫ້ເປີດເຜີຍວ່າ ຕົນໄດ້ຢູ່ໃກ້ຊິດກັບຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ບໍ່ ຮວມດ້ວຍຜູ້ທີ່ຖືກລະແວງສົງໄສວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ຜູ້ກະທຳການກວດເບິ່ງນັ້ນຈະໃສ່ເຄື່ອງປ້ອງກັນຕົນໂຕຈາກໂຄວິດ-19 ແລະ ໃຊ້ອຸປ ະກອນວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ບໍ່ແຕະຕ້ອງສິ້ນສ່ວນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ເຊັ່ນ ຍິງເອົາອຸນຫະພູມຈາກໜ້າຜາກເປັນຕົ້ນ ທີ່ມີການຢູ່ຫ່າງກັນໜຶ່ງແມັດເຄິ່ງຕາມທີ່ຕ້ອງການ ອຸນຫະພູມທີ່ໄດ້ຈະບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ ໃຜຮູ້ໃນບໍລິເວນການກວດເບິ່ງອຸນຫະພູມນັ້ນ ອຸນຫະພູມຂອງບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຕ່ຳກວ່າ 37.6 ອົງສາເຊລຊຽສ ຈະແມ່ນອຸນຫະພູມທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການຂອງເຮົາ ແຕ່ຖ້າຫາກ ວ່າອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 37.6 ອົງສາເຊລຊຽສເດ ຜູ້ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 37.6 ອົງສາເຊລຊຽສ ຄືເປັນຄີງຮ້ອນນັ້ນ ຈະບໍ່ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປບ່ອນເຮັດວຽກເຮັດການ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີວີ່ແວວໃດໆຂອງອາການໂຄວິດ-19 ຄ ວນຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຈັດການຂອງຕົນ ແລ້ວຈັດແຈງການເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ບ້ານຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຈົນກວ່າຈະປອດໄພທີ່ຈະກັບມາເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທຳງານໄດ້ ການກວດເບິ່ງອຸນຫະພູມນັ້ນເປັ ນສິ່ງຈຳຕ້ອງບໍ່ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ປາດຖະໜາໃຫ້ກວດເບິ່ງອຸນຫະພູມ ກໍໝາຍວ່າຕ້ອງມີໜັງສືຢັ້ງຢືນຈາກແພດໝໍ ທີ່ສະເໜີວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ເປັນການເຈັບໂຊໃດໆ ພາຍໃນ 48 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປບ່ອນເຮັດວຽ ກເຮັດການ ຫຼືວ່າລົມກັນເວົ້າວ່າກັນກັບຜູ້ຈັດການກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ບ້ານຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຢ່າໝິ່ນປະໝາດກັບໂຄວິດ-19 ໂຄວິດ-19 ຖືກມອງເບິ່ງບໍ່ຮູ້ບໍ່ເຫັນ